سەفىيە بىنتى ئابدۇلمۇتەللىپ سەفىيە ئاللانىڭ دىنىنى قوغداش يولىدا تۇنجى بولۇپ مۈشرىك ئۆلتۈرگەن ئايالدۇر ئەرلەر شۇنچە يۇقىرى ھۆرمەت ikrom bilan tarifini qilgan bu tamkin aqlliq va qahramon ayol kim

قۇرەيش قەبىلىسى ھاشىم جەمەتىدىن بولغان ئابدۇل مۇتەللىپنىڭ قىزى سەفىيەدۇر بۇ ئايال نەسەب جەھەتتىن ھەر تەرەپلىمە ئېسىل نەسەب بىلەن نېمەتلەنگەن بولۇپ ئۇنىڭ ئاتىسى ئابدۇل مۇتەللىپ بولسا پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ چوڭ دادىسى يەنى قۇرەيشلەرنىڭ ئاقساقالى ۋە ئۇلار ئىتائەت قىلىدىغان كاتتىۋېشى ئىدى

ئەۋۋام ۋاپات بولۇپ كەتكەندە ئۇلار يالغۇز ئوغلى زۇبەير تېخى كىچىك بولۇپ سەفىيە بۇ بالىسىنى جاپا مۇشەققەتلەرگە چىدايدىغان ياراملىق باتۇر بىر جەڭچى قىلىپ يېتىشتۈرۈشكە تىرىشتى ئۇنىڭ ئوينايدىغان ئويۇنلىرىنىمۇ ئوقيا ئېتىش قورال ياساش خەتەرلىك ئورۇنلارغا كىرگۈزۈپ ۋە چىقىرىش ھەرقانداق قىيىن بىر جايلاردىن چېكىنمەي ئىلگىرىلەشتەك پائالىيەتلەر بولۇشىغا شارائىت يارىتىپ بەردى بالا بۇنداق ئويۇنلار ئارقىلىق ئويناشتىن باش تارتقاندا ياكى چېكىنگىنىدە ئانىسى ئۇنى قاتتىق ئۇراتتى ھەتتا بۇ ھەقتە زۇبەيرنىڭ تاغىلىرى تەرىپىدىن قاتتىق ئەيىبلىنىپ كىچىككىنە بالىنى شۇنداقمۇ ئۇرغان بارمۇ ئانا تۇرۇپ بالىنى شۇنداق ئۇرامسىز دېگەندە سەفىيە ئۇلارغا

لېكىن ئۇنىڭ پۈتۈن دىققىتى جەڭ مەيدانىنىڭ ئەھۋالىنى كۆزىتىشكە مەركەزلەشكەن ئىدى بۇنىڭ ھەيران قالارلىقى نېمىسى بار چۈنكى ئۇ جەڭ مەيدانىدا ئاللانىڭ ئەلچىسى ۋە قېرىندىشىنىڭ ئوغلى muhammad alayhissalom قېرىندىشى ھەمزە ibn mutallib ئاللانىڭ payg'ambarining yordamchisi bo'lgan zubayr yana nurg'un musulmon askarlar jang qilayotsa تېخىمۇ مۇھىمى ئۇنى تېخىمۇ ھاياجانغا سېلىۋاتقىنى بۇ جەڭدە شېھىتلىككە ئېرىشىپ ئاللانىڭ مەڭگۈلۈك نېمىتىگە ئېرىشىش ياكى تىرىك قالغان تەقدىردە داۋاملىق جىھاد قىلىپ دۈشمەن بىلەن ئۇرۇشقانلىقنىڭ ئەجرىنى ئېلىشتىن ئىبارەت بىر مۇقەددەس ساۋاپ ئىدى جەڭ مەيدانى ئەستايىدىل كۆزەتكۈچ كۆزەتكەچ ئۆزى ئىشىنى قىلىۋاتقان

جەڭ مەيدانىغا ئېتىلىپ بارغىنىچە قېچىپ كېتىۋاتقانلارنىڭ بىرىنىڭ قولىدىن بىر تال نەيزىنى يۇلۇپ ئالدى دە سەپلەرنى بۆسۈپ كىرىپ ئۇچرىغان دۈشمەن ئەسكەرلىرىنى نەيزە بىلەن ئۇرۇپ ئالغا ئىلگىرىلەشكە باشلىدى allohning payg'ambarini yolg'iz tashlab qochamsizlar deb varqirab bir yoqdan qochqanlarga xitob qiladi

ئۇ سايىدىن چىققان شەپىگە دىققەت بىلەن قۇلاق سالغاشقا باشلىدى ئەسلىدە بىر يەھۇدىي قورغان تەرەپكە قاراپ كېلىۋاتقان ئىدى ئۇنىڭ مەقسىتى بولسا قورغان ئىچىدىكىلەرنىڭ ئەھۋالىنى تىڭتىڭلاش بولۇپ ئۇ بۇ مەقسەتتە قورغان ئەتراپىدا ئايلىنىپ يۈرەتتى سەفىيە بۇ يەھۇدىينىڭ قورغان ئىچىدە تۇرغان كىشىلەر پەقەت ئاياللار ۋە بالىلاردىنلا ئىبارەتمۇ ياكى ئۇلارنىڭ مۇھاپىزەتچىسىمۇ بارمۇ دەپ ئەھۋال ئۇققىلى كەلگەن يەھۇدىي جاسۇسى ئىكەنلىكىنى بىلدى دە كۆڭلىدە بەنى قۇرەيزە يەھۇدىيلىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بىلەن ئۆزلىرى ئارىسىدىكى كېلىشىمنى بۇزۇپ قۇرەيش ۋە ئۇلارغا ئەگەشكەنلەرگە ياردەم بەرگىلى كېلىۋېتىپتۇ ناۋادا ئۇلار بۇ قورغانغا كېلىپ قالسا بۇ يەردە بىرمۇ ئەر كىشى يوق چۈنكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام جەڭگە يارايدىغان

ئىسلامدا مۈشرىك ئۆلتۈرگەن مۇسۇلمان ئاياللارنىڭ تۇنجىسى دەپ يازدى